ລັດຖະບານລາວສົ່ງມອບໃບຕາດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ທັງຍັງມີການເຮັດເອກະສານປອມເພື່ອຍັກຍອກເອົາທີ່ດິນຂອງລັດໄປຂາຍໃຫ້ເອກະຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ອີກດ້ວຍ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຄືອຂ່າຍການພັດທະນາແບບເປີດ Open Development Network ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານໃນລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ ທາງການລາວໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນສຳມະໂນທີ່ດິນໄວ້ແລ້ວ 3 ລ້ານກວ່າຕອນໃນທົ່ວປະເທດ ຫາກແຕ່ກໍປາກົດວ່າໄດ້ມີການອະນຸຍາດອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນລາວໄດ້ພຽງແຕ່ 1 ລ້ານ ກວ່າຕອນ ຫຼື ຄິດເປັນ 40 ເປີເຊັນກວ່າຂອງຈຳນວນທັງໝົດທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນສຳມະໂນທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຕໍ່ບັນຫາດຽວກັນນີ້ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍຍອມຮັບວ່າ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເອົາໄວ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເລັ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງປະສານງານຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາ ດິນໃຫ້ກັບປະຊາຊົນສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນທອງ ຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາກ່ຽວກັບສະພາບທີ່ດິນມາຮອດປັດຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການອອກໃບຕາດິນ ທາງກະຊວງກໍຄືຂະແໜງກາ ນຢູ່ແຂວງຢູ່ເມືອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແຕ່ວ່າກະຊວງເລກັນໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ໄດ້ຂຶ້ນສຳມະໂນດິນແລ້ວໃນທົ່ວປະເທດ ປະມານ 3 ລ້ານປາຍຕອນ ແຕ່ວ່າໄດ້ອອກໃບຕາດິນແທ້ນີ້ກໍປະມານລ້ານປາຍຕອນ ກໍຄືຈະໄດ້ປະ ມານ 4-50 ເປີເຊັນປານນັ້ນແຫຼະ ສ່ວນທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຍອມຮັບວ່າ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ທັ ງຍັງກາຍເປັນຊ່ອງວ່າງ ເຮັດໃຫ້ມີການຍັກຍອກເອົາທີ່ດິນຂອງລັດຖະບານໄປຂາຍໃຫ້ພາກເອກະຊົນລາວ ແລະ ຊາວຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກດ້ວຍ ຍ້ອນວ່າລາວຍັງບໍ່ມີແຜນແມ່ບົ ດກ່ຽວກັບການຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຫຼັກການລວມຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ຄັນເມື່ອມີການຍັກຍອກເອົາທີ່ດິນຂອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງ ເກີດການບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ພັກລັດເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ທັງນີ້ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທົ່ວປະເທດລາວລາຍງານວ່າ ການຈັດ ທຳເອກະສານປອມເພື່ອຍັກ ຍອກເອົາທີ່ດິນລັດ ແລະ ການສໍ້ໂກງເອົາທີ່ດິນປະຊາຊົນ ແລ້ວນຳໄປຂາຍໃຫ້ກັບບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນນີ້ລວມເຖິງການປອມແປງໃບຕາດິ ນເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຄ້ຳປະກັນການກູ້ຢືມເງິນ ທັງຈາກທະນາຄານຂອງລັດ ແລະ ທະນາຄານເອກະຊົນໃນລາວດ້ວຍ ໂດຍທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດເ ພື່ອສຶກສາວິໄຈ ແລະ ວິເຄາະບັນຫາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນທົ່ວປະເທດລາວ ນັບແຕ່ປີ 2017 ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ ແລະ ມີລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນກຳມະການ ຊຶ່ງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2017 ຫາ 2018 ຜ່ານມາ ກໍປາກົດວ່າສາ ມາດຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກຍັກຍອກໄປໂດຍຜິດກົດໝາຍກັບຄືນມາໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ ທາງດ້ານ ດຣ ວາສະໜາ ລະອອງປິວ ນັກວິຊາການມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດໃນໄທ ຊຶ່ງໄດ້ສຶກ ສາວິໄຈກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຢືນຢັນວ່າປະຊາຊົນລາວກຳລັງປະເຊີນບັນຫາການສູນເສຍທີ່ດິນໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຈີນເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງກ ານກະເສດພັນທະ ທີ່ລັດຖະບານລາວໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນັກທຸລະກິດຈີນ ໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍປະຊາຊົນລາວໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການກະເສດພັນທະຂອງບັນດາ ນັກທຸລະກິດຈີນ ເຊັ່ນ ການປູກຢາງພາລາ ໂດຍທີ່ກະເສດຕະກອນລາວບໍ່ມີເງິນລົງທຶນ ຈຶ່ງຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກນັກທຸລະກິດຈີນ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄ້ຳປະກັນ ຄັນເມື່ອປາກົດວ່າລາຄາຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດຕົກ ຕ່ຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ກະເສດຕະກອນລາວບໍ່ມີເງິນສຳລັບໃຊ້ໃນການຊຳລະໜີ້ ແລະ ຖືກຍຶດເອົາທີ່ດິນໂດຍບັນດານາຍທຶນຈີນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA